ການຂາຍສົ່ງສິນຄ້າອົດສະຕຣາເລຍອອກປະເທດມີຄວາມທົນທານຕໍ່ພຶດຕິການຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປາກົດວ່າອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍ ການຂວາງກັ້ນຄື sanction ຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໄດ້ຜົນການກະທົກກະແທກທີ່ເອື້ອຮ້າຍຕ່າງໆນານາໄດ້ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງສະເໜີວ່າບໍລິສັດ ຂາຍສິນຄ້າອົດສະເຕຣເລຍອ ອກໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ຍົກເວັ້ນອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫຼົ້າວາຍ ແລະ ຊີ້ນງົວ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຕະຫຼາດສິນຄ້າອື່ນໆ ມາທົດແທນການທີ່ຖືກ sanction ຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ່າງໆ ເມື່ອທີ່ບໍລິສັດອົດ ສະເຕຣເລຍຕ່າງໆເວົ້າວ່າສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຍັງແຫ່ງອື່ນແທນນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ກຳໄລດີດັ່ງທີ່ຂາຍໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ສຳລັບເຫຼົ້າວາຍ ຄືບໍລິສັດ Tyrrell Wine ທີ່ເປັນບໍລິສັດຄອບຄົວ ແມ່ນ ວ່າຕະຫຼາດການຄ້າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີມູນຄ່ານັບເປັນຫຼາຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ແຕ່ tariff ຄືພິກັດອັດຕາຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ຖືກເທທອກໃສ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍພາໃຫ້ມີບັ ນຫາ Bruce Tyrrell ເວົ້າວ່າ You know, I'm not sure that a that a, there's a lot of market for Jacob's Creek at the equivalent of 200 bucks a bottle.
Um, so we've just been priced ບໍ່ມີການຂາຍເຫຼົ້າວາຍນັ້ນອີກແລ້ວ ຄືຂາຍໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບໍລິສັດ Tyrrell Wine ແກ້ໄຂການສູນເສຍຕະຫຼາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ໂດຍການຂາຍເຫຼົ້າວາຍຂອງຕົ ນຈາກບໍລິສັດໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍການຊອກຫາເອົາຕະຫຼາດເຫຼົ້າວາຍໃນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆໃໝ່ ແຕ່ອຸດສາຫະກຳເຫຼົ້າວາຍອົດສະເຕຣເລຍທັງໝົດຮູ້ສຶກວ່າຖືກກະທົບກະເທືອນ ຕະຫຼາດເຫຼົ້າວາຍສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕົກເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງເຫຼົ້າວາຍທັງໝົດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທັງກໍມີມູນຄ່າມາກມາຍ ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີດ້ວຍ ທ່ານ Tyrrell ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເຫຼົ້າວາຍສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນວ່າ

ທີ່ເຮົາຈະໄປເພິ່ງໄດ້ ທີ່ຈະທົດແທນຕະຫຼາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ແຕ່ມີອະນາຄົດສົດໃສດີຂຶ້ນແດ່ຈັກໜ້ອຍ ສຳລັບອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໂຈໂຈງໃສ່ ດັ່ງເຂົ້າບາເລ ຖ່ ານຫີນ coal ນ້ຳຕານ ຝ້າຍ ແລະ ອາຫານທະເລ ສະຖາບັນ Lowy Institute ເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເຫຼົ້າວາຍ ຫາກບໍ່ຖືກໄລ່ເຂົ້າໃສ່ສິນຄ້າຂາອອກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນວ່າສິນຄ້າຂາອອກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທົນທ ານກັບການຂັດຂວາງຕ້ອງຫ້າມຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໂດຍຊອກຫາເອົາຕະຫຼາດການຄ້າໃໝ່ໃນໂລກນີ້ ສິນຄ້າອົດສະຕຣາເລຍທີ່ໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ລົ່ນຕົກລົງເຖິງປະມານ 20,000 ລ້າ ນໂດລາ ແຕ່ກຳໄລຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນຕົກຕ່ຳລົງພຽງແຕ່ 1,000 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ອຸດສາຫະກຳຂາອອກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ຄືຖ່ານຫີນໂຄລແມ່ນຖືກແຕະຕ້ອງ ໜັງສືລາຍງານຂອງສະຖາບັນ Lowy Institute ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ການຂາຍຖ່ານຫີນໂຄລໄປຍັງປະເທດສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕົກຕ່ຳລົງ ແຕ່ການຂາຍໄປຍັງປະເທດອິນເດຍແມ່ນທະວີຂຶ້ນ ຊາວກະສິກຳເຂົ້າບາເລກໍຫາຕະຫຼາດໃໝ່ໄດ້ໃນແຫ່ງອື່ນໆ ແບຣດ ຮອສກິນ ທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນເຂົ້າບາເລເວົ້າວ່າ ໃນ ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ພວກທ່ານສາມາດເປີດຫູເປີດຕາຂອງພວກທ່ານກວ້າງອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ກວ່າຕະຫຼາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ພວກທ່ານສາມາດຊອກຫາເອົາໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆ ສຳລັບຕະຫຼາດ ເຂົ້າມອລບາເລໃນໂລກນີ້ ພວກທ່ານເຫັນການສົ່ງເຂົ້າມອລບາເລອົດສະຕຣາເລຍສອງສາມຮວດແລກໆ ໄປຍັງອຸດສາຫະກຳເຫຼົ້າເບຍ Mexican Beer ທີ່ມັນເປັນໂອກາດໃໝ່ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງຊາວກະສິກອນອົດສະຕຣ າເລຍ ໂທນີ ມາຮາ ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຄື CEO ຂອງສະຫະພັນຊາວກະສິກອນອົດສະຕຣາເລຍຄື National Farmers Federation ເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງສຳລັບການຜະລິດທີ່ດີ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແມ່ນດີເລີດ ອາ ຫານ ແລະ ໄຟເບີທີ່ໂລກນີ້ຮູ້ເຫັນມາແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກທ່ານມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກທ່ານສາມາດມອງເບິ່ງຕະຫຼາດອື່ນໆ ກະຈາຍເຂົ້າໄປຍັງຕະຫຼາດອື່ນໆ ແຕ່ພວກທ່ານຍັງຢາກມີຄວາມສຳພັນອັ ນໜັກແໜ້ນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຊົດຊ່ວຍສ້າງຕະຫຼາດໃໝ່ຂຶ້ນ ໂດຍການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ Free Trade ໃໝ່ກັບປະເທດອັງກິດ ແລະ ສ ະຫະພັນຢູໂຣບ